ໃນຫວ່າງອາທິດທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ລາຍງານວ່າ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ທາງແຂວງອັດຕະປືກະຈັດພິທີມອບເຮືອນຢູ່ ຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພເຂື່ອນແຕກ ຈຳນວນ 153 ຫຼັງ ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກອາໄສທັງໝົດ 700 ຫຼັງເນາະ ນັບແຕ່ເກີດເຫດການຄູກັນນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຫວ່າງວັນທີ 23 ກະ ລະກະດາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ເກືອບຄົບ 3 ປີແລ້ວ ທາງລັດຖະບານຮ່ວມກັບບໍລິສັດພັດທະນາໂຄງການ SK ແລະ ບໍລິສັດວັນແສງອັດຕະປືກໍ່ສ້າງ ກະໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ປະສົບໄ ພທັງໝົດ ມາເຖິງປີນີ້ ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນ ກະໄດ້ສ້າງເສັດແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ກະໄດ້ມີພິທີມອບບ້ານຖາວອນ ໃນເຂດຈັດສັນ 3 ໝູ່ບ້ານ ກະຄື ບ້ານດົງບາກໃໝ່ ບ້ານຫີນຄຳ 113 ຫຼັງ ບ້ານດອນບົກໃຫຍ່ ທ່າ ແສງຈັນ 10 ຫຼັງ ແລະ ກະບ້ານ ອ່າ ຕະໝໍຍອດ 30 ຫຼັງ ລວມເຖິງອີກສ່ວນໜຶ່ງກະຄື ບ້ານປິ່ນດົງ ນັ້ນກະຄາດວ່າຊິມີການສ້າງໃຫ້ໃນໄວໆນີ້ເນາະ ເປັນອັນວ່າ ຕົວເລກທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າເຮື ອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ວ່າຖືກນ້ຳເຊາະນ້ຳກວາດເອົາໄປຫັ້ນ ມັນ ມັນຫຼາຍແທ້ໆ ລະກະສູນເສຍຊີວິດ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍເສຍຫາຍພ້ອມ ກັບໄປຖິ່ນເດີ ມກໍໄປປູກໄປຝັງກໍບໍ່ໄດ້ ກົກໄມ້ກົກຕອກກະທີ່ປູກໄວ້ ແນວກິນຕ່າງໆກໍເສຍຫາຍໝົດນະ ລະເພິ່ນກໍໃຊ້ເວລາດົນນານແທ້ໆ ໃນການປຸກບ້ານເຮືອນໃຫ້ແກ່ພວກນີ້ນີ້ນະ ລະກະເບິ່ງຕາມຕົວເລກນີ້ແປວ່າ ມັນ ມັນຍັ ງບໍ່ຄົບເທື່ອ ແລະ ລັດຖະບານເພິ່ນໄດ້ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ເມື່ອໃດເນາະ ເພິ່ນຊິປຸກເຮືອນ ຫຼືວ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້ານີ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມທີ່ຄວນ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອກາ ນສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ລວມເຖິງການຈັດຫາທີ່ທຳຢູ່ທຳກິນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ແຕກຕົງນີ້ເນາະ ທີ່ຜ່ານມາກະໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ການສ້າງ ສ້າງບ້ານພັກ ຫຼື ບ້ານອາໄສຢູ່ຖາວອນໃຫ້ກັ ບປະຊາຊົນເລື້ອຍມາ ກະມອບໄປ ມອບໄປແລ້ວກະ ກະຫຼາຍ ຈຳນວນຫຼາຍ ກະພໍສົມຄວນຢູ່ ມາເທື່ອນີ້ເນາະ ລວມໆກັນແລ້ວກະ 700 ຫຼັງ ລະກະໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອກະຊິມີການທະຍອຍສ້າງໃຫ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ລະບຸວ່າ ອ່າ ຊິແ ລ້ວທັງໝົດ ຫຼືວ່າມອບໃຫ້ທັງໝົດນີ້ ສ້າງໃຫ້ທັງໝົດນີ້ ຊິແລ້ວອີກດົນປານໃດ ຍັງ ຍັງບໍ່ມີກຳນົດເວລາເນາະ ໂອ ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ອັນນັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບເຄຫະສະຖານ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນດ້ານຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນໆເດ ເຊັ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຕາຍ ລູກໃພ້ລູກເຂີຍຕາຍ ຫຼືວ່າງົວຄວາຍຫາຍ ຈົມນ້ຳຕາຍ ລະກະດິນດອນຕອນຫຍ້າ ທຳມາຫາກິນບໍ່ໄດ້ອີກ ນ້ຳເຊາະເປັນຮ່ອງເປັນຮູໄປໝົດຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມຊົດເຊີ ຍຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ລັດຖະບານໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະໄດ້ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ໄດ້ ໄດ້ຟັງແມ່ນວ່າ ມີການຊົດເຊີຍໄປໃນບາງສ່ວນແລ້ວເນາະ ຊົດເຊີຍໃນເລື່ອງຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢາກ ຢາກຮູ້ວ່າມັນ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງໃຊ້ເວລາດົນນານແທ້ໃນການປຸກເຮືອນປຸກຊານໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະກະຊົດເຊີຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ເຂື່ອນນີ້ກໍສ້າງຂຶ້ນແລ້ວນີ້ ເພື່ອຄວາມປອ ດໄພຂອງຜູ້ສ້າງ ຫຼືວ່າເຈົ້າຂອງນີ້ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີປະກັນໄພ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຄັນວ່າມີປະກັນໄພນີ້ກໍແນ່ນອນແລະ ປະກັນໄພຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຊີ້ນະ ເປັນຫຍັງລັດຖະບານໃຊ້ເວລາດົນນານແທ້ໃນການ ຊົດເຊີຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ອັນນີ້ເນາະ ມັນກະເປັນ ເປັນເລື່ອງ ເລື່ອງ ເລື່ອງໃຫຍ່ເນາະ ກະຄືເລື່ອງຂອງຄວາມເສຍຫາຍທາງບ້ານເຮືອນເນາະ ທີ່ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດກິນຕໍ່ໄປໄດ້ ມັນກະການຫາ ກ ານຈັດຫາທີ່ດິນທີ່ດອນໃຫ້ນີ້ ກະຖືວ່າຕ້ອງ ມັນ ມັນກະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເນາະ ເພາະວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນນີ້ ນີ້ມັນຫຼາຍເນາະ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນອັນຄັກແນ່ແ ມ່ນບໍ່ ຕອນນີ້ ເອີ ເລື່ອງເຫດຜົນນັ້ນ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ມີການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ຊັດເຈນ ແຕ່ວ່າກະຊິມີການດຳເນີນການຕໍ່ໄປ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ແອງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ